ກົດໝາຍໃໝ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສຳລັບຮົງກົງ ແມ່ນເປັນວັນຕາຍຂອງເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕໃນຮົງກົງຫຼືບໍ່ ຮົງກົງສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄົບຮອບປີທີ 23 ທີ່ຮົງກົງຖືກອັງກິດມອບຄື ນໃຫ້ແກ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ກໍມີການວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ສຳລັບຮົງກົງນັ້ນ ຄົນຮົງກົງມາກມາຍ ແລະ ນັກປະລະດົມມວນຊົນຮົງກົງຊີ້ແຈງວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນເປັນການສຸດສິ້ນຮົງກົງທີ່ຄົນທັງຫຼາຍຮູ້ ແລະ ຊາບມາແຕ່ໃດໆ ພາຍຫຼັງທີ່ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນສຳລັບຮົງກົງສັກສິດຂຶ້ນບໍ່ເທົ່ າໃດຊົ່ວໂມງ ຄົນໃນຮົງກົງມາກມາຍລົງຖະໜົນຫົນທາງປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານມັນເປັນຂະບວນການຢ່າງຟົດຟື້ນ ແລະ ສະໜັ່ນຫວັ່ນໄຫວ ຄົນທີ່ວິພາກວິຈານປະນາມໂຈມຕີກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຢ້ານກົວວ່າກົດໝາຍນັ້ນຈ ະປາບປາມເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕທີ່ຖືກມອບໝາຍໃຫ້ຮົງກົງ ໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນທີ່ມີສົນທິສັນຍາກັບປະເທດອັງກິດ ໂດຍມີສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮູ້ໃນເລື່ອງນີ້ ພາຍໃນສັນຍາດັ່ງກ່າວ ຮົງກົ ງມີເສລີພາບປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ປົກຄອງຕົນເອງໂດຍຕົນເອງໄດ້ 50 ປີ ເຖິງປີ 2047 ຢູ່ພາຍໃຕ້ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ປະເທດດຽວສອງລະບົບການປົກຄອງ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃໝ່ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນ ຈີນນັ້ນ ຈະລົງໂທດຢ່າງໜັກໜ່ວງ ສິ່ງທີ່ກົດໝາຍນັ້ນເຫັນວ່າເປັນການໂຄ່ນລົ້ມ ການແຍກຕົວອອກຈາກສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ການຈະລາຈົນ ແລະ ການຮ່ວມໄມ້ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ ນີ້ແມ່ນລົງໂທດ ໄດ້ເຖິງຂັ້ນຈຳຄຸກຕະຫຼອດຊີວິດ ນັກປະລະດົມມວນຊົນໃນດ້ານປະຊາທິປະໄຕເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍນັ້ນຈະນຳພາໄປສູ່ຍຸກຜະເດັດການປົກຄອງຮົງກົງ ແລະ ທາງການລັດຖະບານຕ່າງໆຂອງຕ່າງປະເທດ ກໍຢ້າ ນກົວວ່າມັນຈະທຳລາຍການທີ່ຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ ຕາມສົນທິສັນຍາທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ປະເທດອັງກິດເປັນເອກະສັນກັນ ໃຫ້ຮົງກົງປົກຄອງຕົນເອງໄດ້ ເຖິງ 50 ປີ ຮອດປີ 2047 ຍິງນາງໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າ ຍານາງ Charlotte ເປັນຄົນ Australian ທີ່ເຕີບໂຕຂຶ້ນຢູ່ໃນຮົງກົງ ຍານາງຍ້າຍມາຍັງກຸງ Adelaide ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໃນຄາວທີ່ເປັນໄວລຸ້ນຢູ່ກັບພໍ່ແມ່ຂອງຍານາງເອງ ພໍ່ແມ່ນັ້ນກັບຄືນໄປຢູ່ໃນຮົງກົງ ຕໍ່ແຕ່ນັ້ນມາ ຍ ານາງນຳພາ Link ອັນໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Australia-Hong Kong Link ທີ່ເປັນຄະນະຄົນຮົງກົງອັນໜຶ່ງ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຮົງກົງ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນບ້ານເຮືອນຂອງພ ວກເຂົາເຈົ້າ ຍານາງເວົ້າວ່າໃນທຸກໆມື້ນີ້ຊີວິດໃນຮົງກົງຖືກແຕະຕ້ອງແລ້ວ ແລະ ກໍອ້າງວ່າຕົນຖືກແຈ້ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸລະກິດການຄ້າທີ່ຢ່າງເປີດເຜີຍສະໜັບສະໜູນການເຄື່ອນໄຫວເອົາປະຊາທິປະໄຕໃ ນຮົງກົງຖືກອັດຖືກປິດລົງແລ້ວ ແລະ ຖືກຂົ່ມຂູ່ນຳດ້ວຍ SBS ໄດ້ວາຈາກັບຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຮົງກົງຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ກ້າສົ່ງສຽງປາກເວົ້າອອກມາ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າມັນເປັນການສ່ຽງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຈະໃຫ້ການຕິຊົມໃ ນເວລານີ້ ຄົນໃນຮົງກົງຄົນໜຶ່ງທີ່ຢູ່ໃນຮົງກົງ ທີ່ເປັນພະນັກງານໃນດ້ານການເງິນທີ່ມີອາຍຸໃນຂັ້ນໄວຊາວ ເວົ້າວ່າຊີວິດຊີວາ ແລະ ເສລີພາບທີ່ທ່ານເຄີຍຮູ້ເຫັນມາ ແມ່ນກຳລັງຈະປ່ຽນແປງ ລັດຖະບານຄອມ ມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເກັບຮັກສາລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນເປັນຄວາມລັບ ນີ້ແປວ່າຄົນຮົງກົງ ແລະ ໃນຮົງກົງບໍ່ສາມາດວິເຄາະວິໄຈສຶກ ສາເບິ່ງມັນກ່ອນ ກ່ອນທີ່ມັນຖືກບັນຍັດອອກມາແລ້ວ ທ່ານ ເບັນຊັງ ເປັນຄົນທີ່ຮຽນວິຊາຊີບຢູ່ໃນເຂດການເງິນອັນໜຶ່ງໃນຮົງກົງ ທ່ານເວົ້າວ່າມັນບໍ່ເປັນທຳທີ່ກົດໝາຍນັ້ນຖືກຮັບຮູ້ ໂດຍບໍ່ມີການປຶກສາຫາລືກັນ ຫຼື ໂຕ້ເຫດໂຕ້ຜົນກັນ ຍານາງ Marise Payne ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍຢ່າງລຶກຊຶ້ງກ່ຽວກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຍານາງຮຽກວ່າ troubling security laws ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ລົບກວນຈິດໃຈ ທີ່ຖື ກນຳມາບົ່ງວາງໃສ່ຮົງກົງ ຍານາງເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນນາບຂູ່ອິດສະຫຼະພາບໃນດ້ານນິຕິບັນຍັດຂອງຮົງກົງ ແລະ ສິດທິຕ່າງໆ ແລະ ເສລີພາບຂອງຄົນຮົງກົ ງ ທັງໝົດນີ້ແປວ່າມັນຈະເປັນແນວໃດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ກະທັ້ງທີ່ວ່າຮົງກົງເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍຕາມ ຮົງກົງ ມີເສລີພາບກວ່າແຂວງ ແລະ ບ້ານເມືອງນະຄອນຕ່າງໆຂອງປະເທດ ຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ທັງໝົດ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍ ປະເທດດຽວສອງລະບົບ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ອັງກິດ ຮັບຮູ້ເປັນເອກະສັນກັນໃນສົນທິສັນຍາອັນໜຶ່ງທີ່ມີສະຫະປະຊາຊາດຮັບຮູ້ນຳ ທີ່ໃຫ້ຮົງກົງມີສິ ດປົກຄອງຕົນເອງຈາກແຕ່ປີ 1997 ຮອດປີ 2047 50 ປີ ແຕ່ນີ້ເລີ່ມປ່ຽນແປງຂຶ້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ ຈົນເກີດມີການປະທ້ວງອັນໃຫຍ່ໂຕເປັນປະຫວັດສາດ ໂດຍຄົນຮົງກົງທີ່ມາຈາກທຸກຊົນຊັ້ນສັງຄົມ ແລະ ປັນຍາ ພາກັນ ປະທ້ວງໃນຖະໜົນຫົນທາງຕ່າງໆໃນຮົງກົງຕະຫຼອດມາຢ່າງບໍ່ລົດລະ ຈາກຄົນຮົງກົງໃນຮົງກົງ 7 ລ້ານ 5 ແສນຄົນ ມີຄົນອົດສະເຕຣລຽນປະມານ 100,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ໃນຮົງກົງຢ່າງຖາວອນ ຮ່ວມດ້ວຍ Kevin Yam ທີ່ເປັນນັກ ກົດໝາຍ ທ່ານຊີ້ແຈງຕໍ່ SBS ວ່າ ກົດໝາຍຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນຈະນຳພາໃຫ້ມີຄົນຮົງກົງໜີອອກໄປຈາກຮົງກົງ ເພື່ອນມິດຂອງທ່ານສອງສາມຄົນຄິດຈະຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລ ຍແລ້ວ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ອັງກິດ ສະຫະພັນຢູໂຣບ ແລະ ສິດທິມະນຸດຊົນສະຫະປະຊາຊາດ ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າກົດໝາຍໃໝ່ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ມີການວິພາກວິຈານປະນາມ ໂຈມຕີ ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂຶ້ນໜັກໜ່ວງຕື່ມ ດັ່ງໃນຄາວທີ່ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືກວິຈານ ເມື່ອທີ່ພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໃຊ້ກົດໝາຍອັນຄ້າຍຄຽງກັນນັ້ນ ທັບມ້າງຢ່ຳຍີ ຄົນທີ່ບໍ່ເຫັນດີເຫັນຊອບກັບພັກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແຕ່ ເລືອນ ຊັນຢິງ ອະດີດຜູ້ນຳການປົກຄອງ ອົງການຈັດຕັ້ງ Political Consultative National Committee ຂອງປະເທດຄອມມິວນິດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເວົ້າວ່າ ການໂຕ້ຕ ອບຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຕໍ່ຕ້ານນັ້ນບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີກົດໝາຍແບບນັ້ນ ໂຄສົກຕາງໜ້າກະຊວງຕ່າງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຢ່າງເດັດຂາດຈ ະປົກປ້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ອະທິປະໄຕ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການທີ່ຕ່າງປະເທດແຊກແຊງຮົງກົງດ້ວຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍເວົ້າວ່າ ການນາບຂູ່ປະເທດຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ ຈະໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ຈັກເທື່ອ ແຄຣີ ແລມ ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງຮົງກົງເວົ້າວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ຈະບໍ່ເຊາະເຈື່ອນເສລີພາບຂອງນິຕິບັນ ຍັດຂອງຮົງກົງ ວ່າຊັ້ນ